ແລະອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ສະໄໝກ່ອນເຮົາມັກໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນຫຼາຍ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຄົນຕຸ້ຍພີດີງາມ ເບິ່ງແລ້ວໜ້າຮັກ ຢາກຢິກແກ້ມ ເປັນຕາແພງ ເພາະຄິດວ່າເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍແມ່ນເດັກນ້ອຍທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ແຕ່ເ ມື່ອເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຊ້ຳຜັດກາຍເປັນບັນຫາ ເພາະເດັກນ້ອຍມີນ້ຳໜັກຫຼາຍ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາຮຽນຮູ້ນຳກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍມີຜົນດີ ແລະ ຜົນເສຍຢ່າງໃດ ຄຳຖາມຂໍ້ທຳອິດກໍຄື ເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍເປັນຜົນເນື່ອງ ມາຈາກກຳມະພັນຂອງພໍ່ແມ່ ແມ່ນຫຼືບໍ່ ຄຳຕອບກໍຄືແມ່ນແລ້ວ ກຳມະພັນກໍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ເພາະຂຶ້ນຢູ່ກັບການກິນອາຫານຂອງເຮົາເປັນສິ່ງສຳຄັນ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຄົນຕຸ້ຍຫຼາຍຂຶ້ນ ສະແດງໃຫ້ເ ຫັນວ່າບໍ່ແມ່ນກຳມະພັນ ສາເຫດກໍຄືເດັກນ້ອຍສະໄໝນີ້ຫາບ່ອນແລ່ນຫຼິ້ນບໍ່ມີ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍໃນເມືອງ ບໍ່ຄືເດັກນ້ອຍໃນເຂດຫ່າງໄກຈາກຕົວເມືອງ ມີເດີ່ນຫຍ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ ສາມາດແລ່ນຫຼິ້ນ ແລ້ ວຫຼິ້ນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ແລະ ກໍມີກິດຈະກຳອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ ປີນຕົ້ນໄມ້ ຂີ່ລົດຖີບ ເຕະບານ ແຕ່ເດັກນ້ອຍໃນສະໄໝນີ້ຊ້ຳຜັດນັ່ງຢູ່ກັບໜ້າຈໍໂທລະພາບ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມໃນຮ້ານເກມ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄື ກິນແຕ່ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ກໍເລີຍມີໂອກາດຕຸ້ຍໄດ້ງ່າຍ ປະມານ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກໄວລຸ້ນທີ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ມີສາເຫດມາຈາກການມີນ້ຳໜັກຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍນີ້ມີໂອກາດເປັນໂລກໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ເມື່ອເ ຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ຈະມີໂອກາດເປັນໂລກຫົວໃຈ ເປັນໜິ້ວໃນຖົງນ້ຳຍ່ອຍອາຫານ ໂລກເບົາຫວານ ຄວາມດັນເລືອດສູງ ມະເຮັງ ແລະ ໂລກຕຸ້ຍ ນອກຈາກນີ້ເດັກນ້ອຍຈະມີບັນຫາທາງສັງຄົມ ແລະ ຈິດວິທະຍາ ເພາະຮູບຮ່າງຂອງເຂົາໃຫຍ່ຕຸ້ຍ ຈຶ່ງມີໝູ່ຄູ່ຫົວເຍາະເຍີ້ຍ ໝູ່ຄູ່ບໍ່ຢາກຫຼິ້ນກັບຄົນຕຸ້ຍ ເພາະເຮັດໃຫ້ເຂົາເສຍບຸກຄະລິກໄປນຳ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍກາຍເປັນຄົນຊຶມເສົ້າ ຍ້ອນຄວາມຄິດຢາກຫຼຸດນ້ຳໜັກ ເມື່ອ ຢາກຫຼຸດນ້ຳໜັກໃຫ້ໄວໆ ກໍມັກເຊື່ອຄົນທີ່ແນະນຳໃຫ້ກິນຢາຫຼຸດຄວາມອ້ວນ ເຊິ່ງມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ທ່ານຜູ້ຟັງເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງຜູ້ຍິງຂ້າຕົວຕາຍ ເພາະຖືກຕຳໜິຕິຕຽນວ່າເປັນຄົນຕຸ້ຍ ມີຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຈອດລົ ດບົນທາງດ່ວນຢູ່ກຸງເທບປະເທດໄທ ເຊິ່ງທາງນັ້ນສູງເປັນຫຼາຍສິບແມັດ ແລ້ວລາວກໍໂດດຂ້າຕົວຕາຍ ທັງນີ້ກໍເພາະຄວາມນ້ອຍໃຈທີ່ຕົນເອງເກີດມາເປັນຄົນຕຸ້ຍ ແລະ ມີຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ ສາເຫດຂອງ ເດັກນ້ອຍຕຸ້ຍກໍຄືກັນກັບຜູ້ໃຫຍ່ນັ້ນລະ ເພາະເມື່ອເດັກນ້ອຍຢູ່ສະບາຍ ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ບໍ່ເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ກຳລັງ ມີແຕ່ນັ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ແລະກິນຈົນຕິດນິດໄສ ຂອງກິນທີ່ກິນເຂົ້າໄປກໍຄືຂະໜົມຫຼືແປ້ງທີ່ມີນ້ ຳຕານຫຼາຍ ແລະຖ້າດື່ມນ້ຳອັດລົມເຂົ້າໄປອີກ ກໍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມອັນຕະລາຍເຂົ້າໄປອີກ ແປ້ງແລະນ້ຳຕານຖືກເກັບສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ແລະກໍເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍນັ້ນຕຸ້ຍ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນ ະນຳສຳລັບພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍວ່າ ວິທີຫຼຸດຄວາມຕຸ້ຍ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕຸ້ຍ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ ຂໍ້ທຳອິດຄື ໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນອາຫານມື້ລະ 3 ຄາບ ເປັນອາຫານຈຳພວກຜັກ ໝາກໄມ້ ແລະຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ ບໍ່ໃຫ້ກິນນ້ຳອັດ ລົມ ບໍ່ໃຫ້ກິນຈຸກໆຈິກໆ ໃນລະຫວ່າງຄາບອາຫານ ຈາກນັ້ນໃຫ້ດື່ມນ້ຳດື່ມຫຼາຍໆ ໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍມື້ລະ 1 ຫາ 2 ຊົ່ວໂມງ ແລະບໍ່ຄວນອອກກຳລັງກາຍໃນຮົ່ມ ຕໍ່ໄປແມ່ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃຊ້ເວລາໃນການອ່ານໜັ ງສື ຫຼືຮຽນ ອ່ານໜັງສືປະເພດຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ແທນການນັ່ງເບິ່ງໂທລະພາບ ຢ່າລືມໃຫ້ເດັກນ້ອຍພັກຜ່ອນຫຼາຍໆ ການນອນແຕ່ຫົວຄ່ຳຈະເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະຕື່ນຂຶ້ນມາພ້ອມກັບອາຫານເຊົ້າ ຂໍ້ສຳຄັນກໍ ຄື ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງຫາສິ່ງທີ່ຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ເຮັດກິດຈະກຳເຊັ່ນ ພາໄປຫໍສະໝຸດ ໄປສວນສາທາລະນະ ໄປສວນສະໜຸກ ຮຽນດົນຕີ ສິລະປະຕ່າງໆ ຫຼືກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ເດັກ ແຕ່ພໍ່ແມ່ຕ້ອ ງຈັດລະບຽບຕົນເອງ ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ລຸງປ້ານ້າອາ ຕ້ອງຊ່ວຍກັນບໍ່ຊື້ຂະໜົມຫວານ ນ້ຳອັດລົມ ຫຼືໝາກໄມ້ກະປ໋ອງມາຕ້ອນລູກຕ້ອນຫຼານ ເພາະມີນ້ຳຕານສູງ ແຕ່ຄວນເອົາໝາກໄມ້ສົດມາໃຫ້ກິນຈະດີທີ່ສຸດ ເຮັດຢ່ າງນີ້ລູກຫຼານຂອງທ່ານກໍຈະຫຼຸດນ້ຳໜັກໄດ້ເອງ ສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຕຸ້ຍ ກໍຈະບໍ່ມີນ້ຳໜັກເກີນ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຂໍເອົາໃຈຊ່ວຍ ແລະມື້ນີ້ເຮົາມີຂໍ້ຄິດຈາກພະຄຳພີມາຝາກ ທີ່ກ່າວວ່າ ຈົ່ງຝຶກເດັ ກນ້ອຍໃນທາງທີ່ເຂົາຄວນຍ່າງໄປ ແລະເມື່ອເຂົາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວຈະບໍ່ຫຼົງຈາກທາງນັ້ນ ສຸພາສິດ ບົດທີ 22 ຂໍ້ 6 ເດັກນ້ອຍຄືຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດຂອງພໍ່ແມ່ ຄືຄົນທີ່ຈະເບິ່ງແຍງທ່ານເມື່ອທ່ານແກ່ເຖົ້າ ກ ານຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ການຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງຕົນມີຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ກໍເທົ່າກັບວ່າເຮົາກຳລັງເຮັດເພື່ອຕົນເອງ ແມ່ນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນລາຍການໜ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາເລື່ອງດີໆ ໜ້າຮູ້ໜ້າສົ ນໃຈມານຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິ ທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ

ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ພົບກັນອີກແລ້ວສຳລັບມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດ ແລະ ຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີມານຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ທ່ານ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແ ພງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະນັບຖືສາສະໜາໃດ ເຮົາຕ່າງກໍມີກິດຈະກຳທາງດ້ານສາສະໜາຄ້າຍກັນຫຼາຍຢ່າງ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນນັ້ນກໍຄືການພາວະນາອະທິຖານ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ບໍ່ວ່າສາສະໜາໃດ ຫຼື ຄວາມເຊື່ອໃດ ພວ ກເຮົາຕ່າງກໍອະທິຖານພາວະນາເຖິງພຣະທີ່ພວກເຮົານັບຖື ສຳລັບຄຣິສຕະຊົນແລ້ວ

ຂະນະນີ້ ພຣະເຢຊູໄດ້ປະທັບຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນ ພຣະອົງຊົງນຳໜ້າທີ່ເປັນຄົນກາງລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບມະນຸດ ແລະ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເໝືອນກັບເປັນທະນາຍໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫຼະ ເມື່ອໃດທີ່ຊາວຄຣິ ສ ທີ່ຈະຕ້ອງອະທິຖານ ເຂົາຈຶ່ງອະທິຖານເຖິງພຣະເຈົ້າໃນພຣະນາມຂອງພຣະເຢຊູຢູ່ສະເໝີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ການຟື້ນຈາກຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູເປັນການອັດສະຈັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໂລກເຄີຍມີມາ ເ ພາະພຣະອົງສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໄດ້ແລ້ວ ແລະ ຂະນະນີ້ພຣະອົງຢູ່ໃນສະຫວັນນະສະຖານ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄົນກາງໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງສະຫວັນກັບໂລກນີ້ໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ ຄຳ ວ່າຄົນກາງໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ຄອຍປະສານລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ດັ່ງນັ້ນ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າກັບມະນຸດ ຂະຈັດປັດເປົ່າສິ່ງທີ່ເປັນອຸປະສັກທີ່ຂັດຂວາງມະນຸດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປເຖິ ງພຣະເຈົ້າ ແລະ ເຮົາຈຶ່ງຄ່ອຍສາມາດເຂົ້າໄປເຝົ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ ເຖິງແມ້ວ່າພວກເຮົາທັງຫຼາຍຈະເປັນຄົນຜິດບາບ ແຕ່ເພາະພະເຢຊູໄດ້ຮັບການຊຳລະບາບນັ້ນແລ້ວ ຄົນທີ່ເຊື່ອພະອົງຈຶ່ງເຂົ້າໄປເຖິງພ ະເຈົ້າໄດ້ ເພາະເຫດນີ້ແຫຼະ ເມື່ອຄົນທີ່ອະທິຖານເຖິງພະເຈົ້າ ຄຳອະທິຖານຂອງເຂົາຈຶ່ງໄປເຖິງພະອົງ ເພາະພະເຢຊູຊົງນຳເອົາຄຳອະທິຖານນັ້ນທູນຕໍ່ພະເຈົ້າ ເມື່ອໃຜກໍຕາມທີ່ເຮັດບາບ ເຂົາສາມາດ ຂໍການອະໄພບາບນັ້ນ ໂດຍຮ້ອງຂໍໃນພະນາມຂອງພະເຢຊູ ໃນພະຄຣິດຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຖ້າໃຜທຳບາບ ເຮົາກໍມີຜູ້ຊ່ວຍທູນຂໍພະບິດາເພື່ອເຮົາ ຄືພະເຢຊູຄຣິດ ຜູ້ຊົງທ່ຽງທຳນັ້ນເອງ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັ ງຮູ້ສຶກຕົວວ່າ ໄດ້ກະທຳຄວາມຜິດ ທ່ານກໍສາມາດທູນຂໍການຍົກໂທດຈາກພະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ສະເໝີ ຫຼື ເມື່ອມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີໆຕໍ່ຕົວເອງ ແລະ ຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ກໍສາມາດທູນຂໍຂອບພະຄຸນຕໍ່ພະອົງໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ພະ ເຈົ້າຊົງຢູ່ໃກ້ມະນຸດຢູ່ສະເໝີ ພະອົງບໍ່ແມ່ນສິ່ງສົມມຸດ ຫຼື ຮູບປັ້ນ ພະອົງເປັນພະເຈົ້າຜູ້ຊົງມີຊີວິດຢູ່ຕະຫຼອດນິລັນ ພະອົງຊົງຮັບຮູ້ຄວາມເປັນໄປຂອງໂລກ ແລະ ເພື່ອຈະສະແດງໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ວ່າ ພະອົງຊົງມີພະ ລັກສະນະຢ່າງໃດ ໂດຍຜ່ານທາງພະເຢຊູ ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນໂລກ ພະເຢຊູໄດ້ສອນໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ຈັກວິທີຊິຕິດຕໍ່ກັບພະເຈົ້າ ດ້ວຍການອະທິຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຂະນະນີ້ພະເຢຊູກຳລັງເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນຄົນກາງລະຫວ່າງມະນຸດກັບພະເຈົ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງຈຶ່ງສາມາດອະທິຖານຕໍ່ພະເຈົ້າໄດ້ ໂດຍພະນາມຂອງພະເຢຊູຄຣິດ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ເຮົາແກ້ບັນຫາໃນຊີວິດບໍ່ຕົກ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ທໍ້ແທ້ ຫຼື ສິ້ນຫວັງ ພວກເຮົາບໍ່ ມີທາງອອກ ທຸກຢ່າງມັນຕີບຕັນກັນໄປໝົດ ຫຼື ໃນຍາມໃດທີ່ທ່ານ ຫຼື ຄົນທີ່ຮັກໄດ້ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ບໍ່ມີທາງຮັກສາໃຫ້ເຊົາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເຊີນຊວນໃຫ້ທ່ານລອງອະທິຖານຕໍ່ພະເຈົ້າລອງເບິ່ງ ພະຄຣິດຕະທຳຄຳພີ ໄດ້ບອກວ່າ ຜູ້ໃດຂາດປັນຍາກໍໃຫ້ຂໍຈາກພະເຈົ້າໄດ້ ຜູ້ໃດເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ກໍໃຫ້ທູນຂໍຈາກພະອົງໄດ້ ພະເຢຊູຜູ້ຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນຈະນຳເອົາຄຳອະທິຖານຂອງທ່ານທູນຕໍ່ພະເຈົ້າ ເມື່ອເຮົາເຊື່ອ ກໍຈະໄດ້ຮັ ບຄຳຕອບທັນທີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ພະຄຣິດຕະທຳຄຳພີໄດ້ສອນວ່າ ຈັກມື້ໜຶ່ງ ທັງທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຕັດສິນລະຫວ່າງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຊົ່ວ ມະນຸດທຸກຄົນຈະຕ້ອງຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າພະເຈົ້ າ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ການພິພາກສາ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ປະພຶດປະຕິບັດ ແລະ ວັນນັ້ນແຫຼະ ຈະມີພະເຈົ້າເປັນຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ພະເຢຊູຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທະນາຍແກ້ຕ່າງໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫຼາຍ ເມື່ອມີການກ່າວໂທດຄ ວາມຜິດຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຕັດສິນຄວາມຜິດຕາມນັ້ນ ສ່ວນສຳລັບຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ໄຖ່ບາບເຂົາ ແລະ ຮັບເອົາຄວາມຜິດບາບຂອງເຂົາໄປແລ້ວນັ້ນ ພຣະເຢຊູຈະຢືນຢັນວ່າຜູ້ນັ້ນໄດ້ຮັບ ການຊຳລະບາບແລ້ວ ໂດຍການເສຍສະລະຊີວິດຂອງພຣະອົງ ຄົນນັ້ນກໍຈະລອດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດບາບຂອງຕົນເອງ ນີ້ແຫຼະຄືສິດທິພິເສດສຳລັບທຸກຄົນທີ່ເຊື່ອພຣະເຢຊູ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງໃຫ້ ມາຮູ້ຈັກກັບພຣະເຢຊູຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮັບເອົາພຣະອົງເປັນຄົນກາງລະຫວ່າງທ່ານກັບພຣະເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົ ດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ